ລາວທີ່ມີເສດຖະກິດການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ເຊິ່ງໂດຍຕົ້ນຕໍແລ້ວແມ່ນອາໄສການລົງທຶນໃນຂະແໜງການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງາ ນທຳໃຫ້ແກ່ຄົນລາວຫຼາຍພໍປານໃດ ພວກຊາວໜຸ່ມທີ່ທຸກຍາກ ຈຶ່ງມັກພາກັນດີ້ນຮົນໄປຫາເງິນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສຳລັບຢູ່ພາຍໃນປະເທດນັ້ນ ຊາວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດມັກຈະຖືກຊັກຊວນໃຫ້ໄປເ ຮັດວຽກທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນຫຼາຍແບບ ເຊັ່ນ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂາຍປະເວນີ ແລະ ຕອບແຊັດເພື່ອຫຼອກລວງເອົາເງິນຄົນ ວຽກງານທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຜ່ານບໍລິສັດຈັດຫາງານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ດັ່ງທີ່ພະນັກງານ ຂອງບໍລິສັດຈັດຫາງານແຫ່ງໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ

ພວກຄົນງານເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນຫຼາຍຖືກຂັງຢູ່ໃນເຂດຄຸ້ມໃຫຍ່ ທີ່ມີການເວນຍາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຢູ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ດັ່ງທີ່ຍິງສາວຄົນໜຶ່ງທີ່ເຄີຍຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂາຍບໍລິການທ າງເພດຢູ່ທີ່ນັ້ນເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ຢູ່ແຕ່ຫ້ອງ ບໍ່ ບໍ່ໃຫ້ອອກໄປໃສ ບໍ່ໃຫ້ອອກໄປຊື້ຂອງຊື້ເຄື່ອງກໍບໍ່ໄດ້ ເຂົາມີຊຸບເປີມາເກັດຢູ່ ຢູ່ເທິງນີ້ເລີຍ ງ່າຍໆຊະ ເຂົາກໍມີຄົນຍາມ ມີຄົນຍາມ ບໍ່ໃຫ້ອອກໄປນອກ ເຂົາຢ້ານລັກໜີ ເ ວລາໄປເຮັດວຽກນະ ເຂົາບໍ່ໃຫ້ເອົາໂທລະສັບໄປນຳ ເຂົາບໍ່ໃຫ້ເອົາໂທລະສັບໄປນຳ ເຂົາໃຫ້ເກັບມ້ຽນໂທລະສັບ ຜູ້ໃດເອົາໄປເຂົາປັບໃໝ ເລີ່ມຕົ້ນ 5,000 ຂຶ້ນໄປ ຖ້າວ່າເຂົາຈັບໄດ້ວ່າເອົາໂທລະສັບໄປນຳຫັ້ ນ ສະພາບວ່ານັ່ງ ນັ່ງໝົດມື້ໝົດຄືນລະ ບໍ່ມີໂທລະສັບຫຼິ້ນຫັ້ນນະ ແຕ່ຖ້າມາມີລູກຄ້າບໍ່ ຈົນວ່າປີ້ນພຸ້ນແຫຼະ ຄັນລັກໜີ ເວົ້າເລື່ອງລັກໜີ ຄັນມັນໜີພົ້ນກໍຄືລອດໄປ ຄັນໜີບໍ່ພົ້ນແລ້ວກໍ ເອີ ຕາຍທັງເປັນ ເຂົາສິເຮັດໃຫ້ຕາຍກໍ ບໍ່ຕາຍ ຊີວິດນີ້ຢູ່ກັບທຸກຍາກແຫຼະ ສ່ວນພວກທີ່ເຮັດວຽກຕອບແຊັດນັ້ນ ຈະຖືກເອົາໄປໄວ້ຢູ່ທີ່ Call Center ຢູ່ໃນເຂດຄຸ້ມໃຫຍ່ໆ ທີ່ມີການເວນຍາມຕະຫຼອດເວລາເຊັ່ນກັນ ແລ້ວກໍຖືກບອກໃຫ້ຕົວະຍົວະເອົາເງິນຈາກຄົນ ໂດຍຜ່ານການໂອ້ລົມໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເຊັ່ນ Facebook ຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍຈ້າງ

ຕອບມາແລ້ວ ມັນຫຼົງໄປນັ້ນ ບັດນີ້ ໂອ້ຍ ເຂົາກໍຕົວະເງິນໄດ້ເປັນເທົ່າໃດຕໍ່ເທົ່າໃດ ຄ້າຍໆກັນກັບຜູ້ຮັບເໝົາບຸກເບີກດິນ ເພື່ອພັດທະນານິຄົມປູກຝັງຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ຈີນຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ທີ່ຕິດກັບແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ທີ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳຕັ້ງຢູ່ນັ້ນ ກໍເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ

ເຖິງຜົນທີ່ຕິດຕາມມາຂອງການໜີໄປບໍ່ລອດວ່າ ທີ່ຜ່ານມາເນາະ ເຂົາຄືເຫັນແລ້ວເດ້ ໃນປະຫານຊີວິດເດ້ ຈີນນະ ລາວເຮົານີ້ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນໄປແນວໃດແຫຼະລາວເນາະ ກໍມີຈຳນວນໜຶ່ງຄົນຈັບໄດ້ນະ ຈີນ ຈີນມັ ນຈັບໄດ້ເຂົາປະຫານເລີຍ ເອົາໄປເຂົາປະຫານເລີຍ ເປັນເລື່ອງຈິງນະນີ້ ເລື່ອງຈິງນະ ບໍ່ແມ່ນວ່າ ບໍ່ແມ່ນຂ່າວປອມ ບໍ່ແມ່ນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງການລາວກໍໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ເພື່ອປາບ ປາມທຸລະກິດການຄ້າມະນຸດທີ່ວ່ານີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມາ ສ່ວນຫ້ອງການວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນ ເວົ້າຢູ່ໃນບົດລາຍງານການສຳຫຼວດປີ 2023 ກ່ຽວກັບຕົວຜັກດັນໃ ຫ້ມີການລັກລອບຄ້າມະນຸດຢູ່ໃນປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ວ່າ ພວກລັກລອບຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດແມ່ນມີເຄືອຂ່າຍກວ້າງຂວາງ ນັບແຕ່ຂັ້ນຮາກຖານໄປຈົນເຖິງຂັ້ນກາງ ຫຼື ຂັ້ນສູງ ຢູ່ໃນປະເທດຕົ້ ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA